ອາ ຂ້າພະເຈົ້າ ເອີ ຈັກແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຮົາຊາບວ່າ ນັບແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເປັນທູດເນາະ ປະຈຳສະຫະລັດອາເມລິການີ້ ແຕ່ປີ 2010 ອາ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເຫັນວ່າ ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ລ ະຫວ່າງລາວສະຫະລັດອາເມລິກາ ກະມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ ໃນນັ້ນ ທັງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ມີການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ ຊຶ່ງໃນປີ 2010 ເນາະ ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດອາເມລິກາຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງການຢ້ຽມຢາ ມຄັ້ງນັ້ນນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເຫດການປະຫວັດສາດ ພາຍຫຼັງທີ່ສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດນຳກັນມາແຕ່ປີ 1950 ໃນປີ 2012 ເນາະ ພະນະທ່ານ ຮິລາຣີ ຄລິນຕັນ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວຢ່ າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ກໍຖືວ່າເປັນການຢ້ຽມຢາມຄົບຮອບ 57 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄປຢາມປະເທດລາວຄັ້ງທຳອິດເນາະ ຄືທ່ານ ຈອນ ອ າ ອາ ຟອສເຕີ ດູລັສ ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນເຫດການໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ໄປມາຫາສູ່ກັນ ອີກບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານ MIA ກະມີການສືບຕໍ່ ອາ ມີ ການຮ່ວມມືດ້ານຢາເສບຕິດເນາະ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນການ ອາ ສະກັດກັ້ນ ແລະກະ ອາ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຫຼືວ່າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນີ້ ໃຫ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ອີກເຫດການໜຶ່ງທີ່ສຳ ຄັນ ລະແມ່ນພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທາງຝ່າຍສະພາ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກັບກູ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ທີ່ຍັ ງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດລາວມາແຕ່ສະໄໝສົງຄາມເນາະ ເພີ່ມຈາກປີ 2010 ມັນມີ ມີພຽງ 5 ລ້ານໂດລາ ປີ 2012 ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 9 ລ້ານໂດລາ ປີ 2014 ກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 12 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ ວ່າ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນດ້ານນີ້ເນາະ ຈະມີການເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂຶ້ນຕື່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າລະເບີດບົມບີ ຫຼື ລະເບີດ ເບີດລູກຫວ່ານ ຍັງເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດ ຖະກິດສັງຄົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ